ນັກທຸລະກິດໄທໃນລາວໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເລກທີ 13 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາວິກິດຕະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນໃນລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2023 ເປັນຕົ້ນມ ານັ້ນ ຖືເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຢູ່ໃນລາວ ເພາະວ່າຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ມີການ ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖ ະບານລາວຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນການກວດກາການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຈັດທຳບັນຊີລາຍການສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງ ປະເທດ ລວມເຖິງ ການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນໃນຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ຫຼື M2 ກໍຕາມ ແຕ່ລັດຖະບານລາວກໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງພຽງໃນບາງດ້ານເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ການຄວບຄຸມລາຄານ້ຳມັນ ສ່ວນ ດ້ານທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ເຊັ່ນ ການຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ ການຄວບຄຸມອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ຊຶ່ງຍັງເປັນພຽງຄຳສັ່ງທີ່ຍັງບໍ່ມີການປະຕິບັດຕົວຈິງ ດັ່ງທີ່ ນັກທຸລະກິດໄທໃນລາວຢືນຢັນວ່າ ຢ່າງມາດຕະການການແກ້ໄຂເງິນເຟີ້ ກໍສັ່ງການໄປທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ ມາດຕະການການແກ້ໄຂເງິນເຟີ້ ກໍສັ່ງການໄປທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄຸ້ມ ຄອງປະລິມານເງິນ M2 ແລ້ວກໍໃຫ້ຫາທາງຫຼຸດອັດຕາເງິນເຟີ້ລົງ ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ສັ່ງການຕໍ່ໄປອີກວ່າ ໃຫ້ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງການເງິນຂອງທະນາຄານພານິດທຸກໆແຫ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລ້ວກໍຄຸ້ມຄອງເ ລື່ອງຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ເຮັດລາຍການສິນຄ້າໃດເປັນລາຍການສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າແບບເປັນສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍ ແລະ ລາຍການໃດເປັນລາ ຍການສິນຄ້າທີ່ຜະລິດເອງ ທັງນີ້ໂດຍປະຊາຊົນລາວຖືກກະທົບຢ່າງໜັກທີ່ສຸດຈາກບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ນັບຈາກໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ສ່ວນດັດຊະນີລາຄາການ ຊົມໃຊ້ກໍປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 195 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນສິງຫາ 2023 ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ ຈາກ 1 ລ້ານສາມແສນກີບ ມາເປັນ 1 ລ້ານ ຫົກແສນກີບຕໍ່ເດືອນກໍຕາມ ຫາກແຕ່ດ້ວຍຄ່າຄອ ງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງໃນລາວເວລານີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າໜຶ່ງເທົ່າຕົວ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022 ຊຶ່ງປັດໄຈສຳຄັນປະການໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ສະພາບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຄື ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວນັ້ນ ບໍ່ສາມາດ ຄວບຄຸມການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນລະບົບທະນາຄານໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຍົກເລີກຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນ ຕາຂອງເອກະຊົນໄປທັງໝົດແລ້ວກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວຢືນຢັນວ່າ ຕອນນີ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງພວກເຮົານັບມື້ນັບຫ່າງໄກອອກຈາກອັດຕາຄວາມເປັນຈິງ ພວກເຮົາຊິຄວນປະເມີນບໍ່ ມາດຕະການບ າງອັນທີ່ເຮົາເຮັດ ຄື ລັດຖະບານເພິ່ນກະໄດ້ມີມາດຕະການໃນການປິດຮ້ານແລກປ່ຽນຕ່າງໆ ກະຄາດຫວັງວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນມັນຊິຫຼຸດລົງ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງມັນບໍ່ຫຼຸດລົງ ອັນນີ້ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າລົ ງເລິກວ່າ ສາເຫດມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງ ຍ້ອນຮ້ານແລກປ່ຽນແທ້ບໍ່ ຫຼືວ່າມັນແມ່ນຍ້ອນ demand supply ຄວາມຕ້ອງການກັບຄວາມສະໜອງມັນບໍ່ມາຫາກັນ ບໍ່ເຈີກັນໄດ້ ແລ້ວມັນກະເກີດຮ້ອງວ່າມືທີ່ມອງບໍ່ເຫັນ ມັນກະຕ້ອງໄປ ຊອກຫາບ່ອນແລກປ່ຽນຈົນໄດ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວກໍໄດ້ປັບຕົວລົດລົງຈາກ 41.26 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນກຸມພາ 2023 ລົງມາຢູ່ທີ່ລະດັບ 27.8 ເປີເຊັນ ແລະ 25.88 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາ 2023 ທັງ ຍັງຄາດວ່າຍັງຈະລົດລົງອີກໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ຫາກແຕ່ການລົດລົງຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ດັ່ງກ່າວ ກັບບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບຄ່າຄອງຊີບໃນລາວລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃ ຊ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບ 169.93 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນມັງກອນ 2023 ເປັນ 190.16 ເປີເຊັນ ແລະ 195.1 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວທີ່ລົດລົງດັ່ງກ່າວ ກໍເປັນຜົນຈາກການດຳເນີນ ມາດຕະການທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານ ດ້ວຍການອອກພັນທະບັດທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບເຖິງ 5 ຄັ້ງ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນໃນປີ 2023 ອັນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວສາມາດຄວບຄຸມປະລິມານເງິ ນກີບໃນຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າການທີ່ລາວຍັງຕ້ອງນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ຊຶ່ງຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍເຫດນີ້ ການອອກພັນທ ະບັດເງິນກີບຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA